ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان بارغانسېرى يىرىكلىشىپ مېڭىۋاتقان ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ بۇ يىل ياز كىرىشى بىلەن تېخىمۇ قىزىپ كېتىشى نۆۋەتتە بارغانسېرى ئايدىڭ بولماقتا ئىكەن. چەت ئەل سىياسىتى گېزىتىنىڭ ئىككىنچى مايدىكى ئوبزور ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىغا ئەگىشىپ، يەتتە دۆلەت باشلىقلىرى بىرىنچى قېتىملىق ئىقتىسادىي ئېمبارگو چارىلىرىنى ئىجرا قىلغان. نۆۋەتتە بۇنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى ئىجرا قىلىنىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان بولۇپ، روسىيەگە قارىتىلغان بۇ خىل جازا ئۇزارغانسېرى بۇ يەتتە مەملىكەتنىڭ ئىتتىپاقى تېخىمۇ مۇستەھكەملىنىپ ماڭىدىكەن. بۇنىڭ بىلەن ئىزچىل تۈردە بۇ خىل ئىقتىسادىي ئېمبارگو چارىلىرىنى ئىنكار قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى يىرىكلىك تېخىمۇ كۈچىيىدىكەن.

يېقىندا ئامېرىكا ۋە خىتاينىڭ سولومون تاقىم ئاراللىرى مەسىلىسىدە ئىپادىلىگەن مەيدانى بۇنىڭ تىپىك ئىنكاسلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىكەن. ئاپتور مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مەيلى خىتايغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئېمبارگو قوللانسۇن ياكى سىياسىي جەھەتتىن تەدبىر ئالسۇن، بۇ ساھە يېقىندا بەكلا قىزىپ كېتىدىغاندەك قىلىدۇ دەپ خۇلاسە چىقىرىدۇ.
پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن ئەڭ زور خۇشاللىنارلىق كۈنلەردىن بىرى بولۇۋاتقان روزا ھېيت كۈنى ئاخشىمى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئاقسارايدا ئۆتكۈزۈلگەن روزا ھېيتنى تەبرىكلەش زىياپىتىدە ئۇيغۇرلارنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى شۇنىڭدەك ئۆزىنىڭ ئۇلارغا بولغان ھېيتلىق سالىمىنى يوللىدى جو بايدېننىڭ تىۋىتتېر بېتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلاردا ئېيتىلىشىچە

جو بايدېن زىياپەتتە ئالاھىدە سۆز قىلىپ نۆۋەتتە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا مۇسۇلمانلار ئاممىسى زوراۋانلىق ھۇجۇملىرىنىڭ ۋە دىنىي باستۇرۇشلارنىڭ ئوبيېكتى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ بۈگۈن بىز ئاشۇ خىلدىكى مۇسۇلمانلاردىن روزا ھېيت ئۆتكۈزۈشكىمۇ قادىر بولالمايۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ۋە روھىنگالارنى چىن قەلبىمىزدىن ياد ئېتىمىز دېگەن خەۋەردە بايدېننىڭ سۆزلىرىدىن نەقىل ئالغان ھالدا ئامېرىكا تەۋەسىدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئامېرىكا دۆلىتىنىڭ تېخىمۇ قۇدرەت تېپىشى ئۈچۈن ھەسسە قوشۇۋاتقانلىقىدەك رېئاللىققا ئالاھىدە تەشەككۈر ئېيتىلغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە بايدېن ھۆكۈمىتى دەۋرىدە مۇسۇلمانلاردىن بولغان راشاد ھۈسەيىننىڭ تۇنجى قېتىم ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك باش ئەلچىلىكىگە تەيىنلەنگەنلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن پىرېزىدېنتى كامالا خاررىسمۇ شۇ كۈنى ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر بېتىدە پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار جامائىتىگە ئۆزىنىڭ ھېيتلىق سالىمىنى يوللىغان ھەمدە ئائىلىمىزدىن پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا سالام ھېيت مۇبارەك دېگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلاردىكى ئىسلام دىنى بىلەن باغلانغان بارلىق ئۆرپ ئادەتلەرنىڭ ھەممىسىنى تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا باغلاپ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلدۇرۇشنىڭ باھانىسى قىلىۋاتقاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى روزا ھېيتلىق پائالىيىتىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى تولىمۇ خۇرسەن قىلغان ئىشلاردىن بىرى بولۇپ قالغانلىقى مەلۇم

خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، تىنچ ئوكيان مەسىلىسى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بەكمۇ زور قىممەتكە ئىگە ئىستراتېگىيەلىك مەسىلە بولۇپ، نۆۋەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ رايونغا دائىر تۈرلۈك قۇرۇلۇشلارنى تېزلىتىش ئۈچۈن غايەت زور مەبلەغ ھەل قىلىشقا تەرەددۇت قىلماقتا ئىكەن. بۇ مەسىلە ھەققىدە ئامېرىكا ھازىر يېڭى زېلاندىيە، ئاۋسترالىيە، ياپونىيە، ئەنگلىيە ۋە فىرانسىيە قاتارلىق ئەللەر بىلەن زىچ ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىنى بەرپا قىلماقتا ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىنچ ئوكيان رايونىدىكى دېڭىز تەۋەلىكىنى تالىشىش غەلىۋىسى ئېشىۋاتقان بولۇپ، بۇ جەھەتتە ئۇلار ئاللىقاچان بەزى ئەمەلىي قەدەملەرنى ئالغان. شۇنىڭدەك، ھەربىي بازىلارنى قۇرۇش ۋە ئىجارىگە ئېلىشتا ئاكتىپ پائالىيەت قىلماقتا ئىكەن. نۆۋەتتە بەزى ئانالىزچىلار ھەر ئىككى تەرەپنىڭ ئۆزىگە يارىشا ھەربىي تەييارلىق باسقۇچىدا ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ھەربىي توقۇنۇش مۇمكىنچىلىكى ھەققىدىمۇ بەزى تەخمىنلەرنى ئوتتۇرىغا قويماقتا ئىكەن. باش شتابى فرانسىيەدىكى چېگراسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق دوكلاتى ئۈچىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ يىللىق دوكلاتتا خىتايدىكى ئاخبارات ئەركىنلىكىنىڭ تېخىمۇ ئارقىغا چېكىنگەنلىكى تۈرلۈك سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق تەپسىلىي يورۇتۇپ بېرىلگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى داۋاملىق ھالدا ئاخبارات ئەركىنلىكى بويىچە ئەڭ ناچار تىزىملىكتىكى ئەڭ تۆۋەن نومۇرنى ئالغان دۆلەتلەر قاتارىدا تىلغا ئېلىنغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆتكەن بىر يىل ئىچىدە خىتايدا ئاخبارات ساھەسىدىكى مۇخبىرلار ۋە زىيالىيلارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش ئەھۋالىدا تېخىمۇ زور دەرىجىدىكى ئۆرلەشنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكى يەنە كېلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى تۇتقۇن قىلغان مۇخبىرلار ۋە زىيالىيلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇيغۇر دىيارىدا ئىكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن چېگراسىز مۇخبىرلار تەشكىلاتى شەرقىي ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى سېدرىك ئالۋىيانى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ خىتايدىكى ئاخبارات ئەركىنلىكىنىڭ بۇ قەدەر چېكىنىپ كېتىشى ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى چۆچۈتىدۇ دېگەن مەزكۇر دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان مەسىلىلەر ئىچىدە ئالاھىدە تىلغا ئېلىشقا تېگىشلىك بىر نۇقتا خىتايچە شەكىلدىكى ئاخباراتنى تەقىب قىلىش قىلمىشىنىڭ دۇنياغا كېڭىيشى بولغان. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى تەسىرىدىن پايدىلىنىپ، ئاسىيادىكى ئۆزىگە قوشنا دۆلەتلەرنىڭ ئاخبارات ساھەسىنىمۇ كونترول قىلىشقا ئۇرۇنماقتا ئىكەن. بۇنىڭ بىلەن تايلاند، كامبودژا قاتارلىق بىر قىسىم دۆلەتلەر خىتاينىڭ بىۋاسىتە تەسىرىدە تېخىمۇ ھاكىم مۇتلەق بولغان شەكىللەر ئارقىلىق ئاخبارات ساھەسىنى كونترول قىلىشنى باشلىۋەتكەن. ھىندىستان، سرى لانكا، فىلىپپىن قاتارلىق دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەتنى تەنقىدلەشكە جۈرئەت قىلغان ئاخباراتچىلارغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەلىرى بولسا تېخىمۇ كۆپەيگەن.

خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئىككىنچى ماي كۈنى، يەنى روزى ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىدە ئاقسارايدا روزى ھېيتنى تەبرىكلەش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى ئىشتىراك قىلغان بۇ يىغىنغا يەنە ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن زىبا مۇراتمۇ تەكلىپ قىلىنغان. زىبا مۇرات زىياپەتتە پىرېزىدېنت بايدىنغا ئاپىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ مەسىلىسىنى بىۋاسىتە ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلە. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدىن بىلەن خانىمى جىل بايدىن ئىككىنچى ماي، يەنى روزا ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاقسارايدا مۇسۇلمانلارنىڭ روزا ھېيتى مۇناسىۋىتى بىلەن مەخسۇس تەبرىكلەش زىياپىتى بەرگەن. Welcome to the White House. زىياپەتكە ئامېرىكىدىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى، ھەر قايسى ساھەلەر ۋە جامائەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى، شۇنداقلا مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى قاتناشقان. مەزكۇر زىياپەتكە ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى ۋە

ئۇ مۇسۇلمانلار جامائىتىنىڭ ئامېرىكىدىكى كۆپ خىللىققا، رەڭدارلىققا تولغان مەدەنىيەتلەر ئىچىدىكى ئالاھىدە ھاياتىي كۈچكە ئىگە بىر توپلۇق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. پىرېزىدېنت بايدىن روزا ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن سۆزلىگەن نۇتقىدا ئۇيغۇرلارنىمۇ ئالاھىدە تىلغا ئالغان. ئۇ مۇنداق دېگەن.

نۇرى تۈركەل ئەپەندى بۈگۈن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئاقساراينىڭ ئەنئەنىسى بولغان بۇ ھېيتلىق زىياپەتكە زىبا مۇراتنىڭ تەكلىپ قىلىنىشىنىڭ ئەھمىيىتىنى چۈشەندۈردى بۇ نەچچە يىلدىن بېرى داۋام قىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ئەنئەنە بار ئامېرىكىنىڭ پرېزىدېنتى رامىزاننىڭ ئاخىرقى كۈنى ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمان ۋەتەنداشلىرىنى، مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرىنى ئاقسارايغا چاقىرىپ مۇشۇنداق زىياپەت بېرىدۇ. مەن ھەم بىر ھۆكۈمەت خادىمى بولغىنىم ئۈچۈن ھۆكۈمەت مۇشۇ ئىشلارغا مەسئۇل، ھۆكۈمەتنىڭ خادىمى بولۇش سۈپىتىم بىلەن بۇنداق يەردە بولۇشۇم نورمال ئەمدى. لېكىن مەن ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن بىر ئۇيغۇر ۋەكىلىنىڭ بولۇشىنى تەشەببۇس قىلغان. بۇنىڭدىن كېيىن شۇ زىبا مۇراتنى شۇ يەرگە چاقىرغۇزدۇق. شۇنىڭ بىلەن تۈنۈگۈن مەن پىرېزىدېنت جو بايدېن بىلەن كۆرۈشكەندە يېنىدا بىللە بولدۇم.
ئۇ بۇ زىياپەت ئارقىلىق پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغانلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىشىغا شارائىت يارىتىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
تۈنۈگۈن بىز پىرېزىدېنت بايدېن بىلەن بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئاقسارايدا يۈزتۇرانە سۆزلىشىش پۇرسىتى بولۇش بىر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭكى قۇربانى بولۇۋاتقان زىبا مۇراتنىڭ بىۋاسىتە پىرېزىدېنتكە مەن سېنىڭ ۋەتەندىشىڭ مېنىڭ ئاپام مۇشۇنداق ھازىرغىچە تۈرمىدا رىيازەت چېكىۋاتىدۇ، ماڭا ئوخشاش نۇرغۇن ئۇيغۇر ۋەتەنداشلار بار. دېيىشنىڭ ئۆزى بۇ پرېزىدېنتكە ناھايىتى بىۋاسىتە ھېلىقى تەسىر كۆرسىتىدىغان بىر ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى. بىزنىڭ مەقسىتىمىزمۇ شۇدى.
زىبا مۇراتمۇ بۈگۈن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئاپىسى گۈلشەن ئابباسنىڭ مەسىلىسىنى پرېزىدېنت جو بايدىنغا بىۋاسىتە ئاڭلاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ ناھايىتى دىققەت بىلەن ئاڭلىغانلىقىدىن تەسىرلەنگەنلىكىنى بىلدۈردى.
تۈنۈگۈن شۇ پىرېزىدېنت بايدېن كەلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن سۆزىنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن پودىئومدىن چۈشۈپ بارىپ ئادەملەر بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ بىزگە كەلگەن ۋاقتىدا بىز ئۆزىمىزنى تونۇشتۇردۇق. بىز مەن ئۇيغۇر ئامېرىكىن ئاپام مېنى مېنىڭ ئاپام جازا لاگېردا تۇرۇۋاتقىلى تۆت يىلدىن ئاشتى دېدىم. گېپىمنى ئاڭلىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن. ئۇ ماڭا قاراپ تۇرۇپ ئەمدى مېنىڭكى مەن ئۇ يەردە سۆزلەۋاتقان ۋاقتىمدا ئۆزىم كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ ئۆزىم كۆز يېشى قىلدىم شۇ ۋاقتىدا ئەمدى ماڭا بىر ھېسداشلىق قىلىپ شۇنى ئىنتايىن empathetic بىر ئەم ئادەمكەن ئۆزىمۇ مەن ئۆزىم ئىنتايىن تەسىرلەندىم. نۇرى تۈركەل ئەپەندى جو بايدىن بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ سەمىمىي بولغانلىقىنى ئېيتتى. زىبانى تونۇشتۇرغاندا زىبا ئۆزىنىڭكى ئاپىسىنىڭ مۇشۇ جازا لاگېردا قامالغانلىقىنى دېگەندىن كېيىن پرېزىدېنت تاققىدىلا ناھايىتى چۆچۈگەندەك تۇرۇپ قالدى يېرىدە تۇرۇپ قېلىپ ئۇنىڭدىن كېيىن مەن سېنى بىر قۇچاقلاپ ساڭا تەسەللى بەرسەم بولامدۇ دەپ زىبادىن سورىدى شۇ ئەمدى بۇ ئەتراپتىكى ئادەملەرمۇ بۇنداق بىر شەخسىي ھېسداشلىقتىن بۇنداق بىر ھېلىقى ئامېرىكا دۇنيادىكى ئەڭ كۈچلۈك بىر سىياسىي رەھبەر بولۇش سۈپىتى بىلەن دەرھاللا بۇنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇشىدىن شەخسەن مەنمۇ ناھايىتى ھەيران بولدۇم. ئادەتتە ئۇنداق پرېزىدېنتنى قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈشكە بولىدۇ، قۇچاقلىشىش، ئۇنداق بەدىنىگە يېقىن كېلىدىغان ئەھۋال ئۈچۈن بىرئاز رەسمىيەت كېتىدىغان ئىش بار. ئۆزى ئۆزى ئارزۇ قىلغان، ئۆزى تەلەپ قىلغان مۇشۇنداق بىر ھېلىقى ھېسداشلىق ئىپادىسى بولغىنى ئۈچۈن ئەتراپتىكىلەرمۇ ناھايىتى ھەيرانلىقتا قاراپ تۇردى. ئۇندىن باشقا بۇ پرېزىدېنت بايدېننىڭ خانىمى بىلەنمۇ تۈنۈگۈن پاراڭلىشىش پۇرسىتىمىز بولدى. ئۇ يەردىمۇ يەنە ئوخشاش ئۇيغۇر ئامېرىكىلىقلارنىڭ سالىمىنى يەتكۈزۈش، ئامېرىكىنىڭكى ھازىرقى داۋام قىلىۋاتقان مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى مەركەز قىلغان بەزى خىتايغا مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلىرىگە مىننەتدارلىقنى بىلدۈرۈش ۋە يېڭى تەكلىپلەرنى بېرىشتەك مۇشۇنداق بىر پۇرسەتلەرمۇ بولدى.
نۇرى تۈركەل ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ ھەم پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ نۇتقىدا ھەم شۇنداقلا زىبا مۇرات بىلەن بولغان سۆزلىشىش جەريانىدا ئاڭلىتىلىشىنىڭ مۇھىم بىر سىگنال ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئەمدى ئۇ يەردە نۇرغۇن ئادەملەر بار، بۇ پۈتۈن ۋاشىنگتوندىكى مۇشۇ مۇسۇلمان ئۆلكىلىرىنىڭكى، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭكى ئەلچىلىرى بار. ئەمدى ئۇلار بار يەردە ئۇيغۇرلارغا ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ، بۈگۈنكىدەك مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ كۈندە ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭكى دىنىي ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولالماي ئېزىلىۋاتىدۇ دەپ جاكارلىشى ۋە ئۇيغۇر ۋەكىلى بىلەن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈشى، مەنچە بۇ دىپلوماتلار كېلىپ مەندىنمۇ سورىدى، سىلەر سىلەرگە بەك كۆڭۈل بۆلىدىكەن دېگەندەك سۆزلەرنىمۇ قىلدى. بۇ بەك نېگىز نېگىز جەھەتتىن ھەم سىمۋول جەھەتتىن ناھايىتى مەنالىق بىر ئۇچرىشىش بولدى دەپ ئويلايمەن.
پىرېزىدېنت جو بايدېن مەزكۇر زىياپەتتىكى نۇتقىدا ئامېرىكىنىڭ قىممەت قارىشى ھەققىدە ئۇزۇن توختالغان. ئۇ بۇ دۆلەتتە تىرىشسىلا ھەرقانداق ئورۇنغا ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى، كەلگۈسىدە مۇسۇلمان جامائىتى ئارىسىدىنمۇ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى يېتىشىپ چىقىدىغانلىقىنى، كۆپ خىللىقنىڭ، كەڭ قورساقلىق ۋە ئۆزئارا ھەمكارلىقنىڭ ئامېرىكىنى ئامېرىكا قىلىۋاتقان ئەڭ مۇھىم، قىممەت قاراشلار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. زىبا مۇرات پىرېزىدېنت بايدېن يۇقىرىقى سۆزلەرنى قىلىۋاتقان مىنۇتلاردا ئۆزىنىڭ بىر ئۆمرىنى كېسەللەرنىڭ دەردىگە دەرمان بولۇپ ئۆتكۈزگەن ئاپىسى گۈلشەن ئابباس ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش تۇتقۇندىكى بارلىق ئۇيغۇرلارنى ئازاب ئىلكىدە ئەسكە ئالغانلىقى ئۆزىنىڭ بۇ داۋانى ھەرگىز توختىتىپ قويمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. بايدېن سپىچ قىلىۋاتقان ۋاقتىدا شۇ بىر مىنۇت ئاپامنى ئويلاپ تۇردۇم. ئاپام ئۆزى بىر دوختۇر. پۈتۈن ھاياتىدا شۇ كېسەللەرنىڭ بېشىنى سىلاش، ئاجىزلارغا ياردەم بېرىش، نە-نەلەردىن كەلگەن خەقلەرنى ئاشۇ دوختۇرخانىغا ئاپىرىش، شۇنىڭ بىلەنلا ئۆتكەندە. ئەمدى ھازىر بىكاردىن تۆت يىل بوۋاتىدۇ ئاپام شۇ تۈرمىدە بىگۇناھ يېتىپ كېتىپ بارىدۇ. شۇ ۋاقىتلىرى ئاپامنى قانچىلىك سېغىنغانلىقىمنى ھېس قىلدىم. توختاپ قالمايمەن ئاپامنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، بىر مىنۇتمۇ توختىمايمەن ئاپام مۇشۇ كېلىپ بىزنىڭ قېشىمىزغا كەلگۈچە.
ئاكسىيوس خەۋەرلىرىنىڭ ئۈچىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىشىچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە گۈلشەن ئابباس خانىم ۋە شۇنىڭدەك باشقا ئۇيغۇر تۇتقۇنلارنى خىتايدىن سۈرۈشتۈرۈشنى كۈچەيتكەن بولۇپ ئامېرىكىنىڭ بې دې تېدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلد خانىم يېقىندا خىتاينىڭ بې دې تېدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى بىلەن كۆرۈشكەندە گۈلشەن ئابباس خانىمنىڭ مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىكەن مەزكۇر خەۋەر باش ئەلچى لىندا توماس گرىنفېلد خانىمنىڭ ئىشخانىسى تەرىپىدىن دەلىللەنگەن بولۇپ، ئۇلار ئاكسىيوس خەۋەرلىرىگە بەرگەن باياناتىدا، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىگە قىلىۋاتقان چېگرا ھالقىغان بېسىمىنى سۈرۈشتۈرۈش ھەرىكىتىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئاكسىيوس خەۋەرلىرىنىڭ باھالىشىچە، باش ئەلچى لىندا توماس خانىمنىڭ خىتاي تەرەپ بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا گۈلشەن ئابباس خانىمنى بىۋاسىتە سۈرۈشتۈرۈشى ھەم ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنى ئىگەللەش ھەم شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقىدەك سىگنالنى بېرىشتەك مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن

ئۇلار بۇ بايرامنى قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر جامائىتىگە، بولۇپمۇ ياشلارغا مىللىي روھ ۋە مىللىي ئۆرپ-ئادەتلەرنى يەتكۈزۈشنىڭ ۋاسىتىسى دەپ قارىغان. قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
مەلۇمكى، ئۇيغۇرلار ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن شۇ دىنغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار بايراملىرى مەيدانغا كەلگەن ئىدى. روزا ھېيتى شۇلار جۈملىسىدىندۇر. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئىككىنچى ماي كۈنى ئۆزلىرى ياشاۋاتقان جايلاردىكى مەسچىتلەرگە بېرىپ ھېيت نامىزىنى ئوقۇدى. بۇ كۈنى نامازدىن چىقىپ، ئادەتتىكىدەك قەبرىستانلىقنى زىيارەت قىلىپ، ئاندىن ئاتا-ئانىسىنى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى يوقلىدى. ئالمۇتى شەھىرىنىڭ دوستلۇق مەھەللىسىگە ئورۇنلاشقان مۇزەممىن مەسچىتىدە ئۇيغۇرلار ھېيت نامىزى ئوقۇدى. روزا ھېيت نامىزى يەرلىك ۋاقىت سائەت يەتتىدە باشلانغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئاساسىي جەھەتتىن ئۇيغۇرلار، شۇنىڭدەك قازاق، تۈرك ۋە باشقىمۇ مىللەت ۋەكىللىرى قاتناشتى. نامازدىن كېيىن ناغرا، كاناي ۋە سۇنايلار چېلىنىپ، كۆپچىلىك ئۇسسۇلغا چۈشۈپ بايرام باشلىنىپ كەتتى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دوستلۇق مەھەللىسىنىڭ باش يىگىت بېشى ئازاد ئىبراھىموۋ ئەپەندى مۇنداق دېدى.
ئەسسالامۇئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز. بۈگۈنكى مانا ئۇلۇغ روزا ھېيتنىڭ ئۈستىدە تۇرىمىز. روزا ھېيت نامىزىنى ئۆتەپ، جۇت-جامائەت بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ كۈنلەرگە يەتكەنلەرمۇ بار، يەتمىگەنلەرمۇ بار. مانا ئىككى جىل داۋامىدا بۇ پاندېمىيە ۋاقتىدا بىزنىڭ مىچىتلىرىمىز يېپىلىپ، جۇت-جامائەت بىلەن ئالاقە بولماستىن، مىچىتلەر يېپىلىپ، جۈمە نامازلىرى تاقىلىپ، روزا رامىزان داۋامىدا شۇ ناھىيەنىڭكى يېتىشەلمىگەن ئائىلىلەرگە قولىمىزدىن كەلگۈچە ياردەملەرنى قىلدۇق، مىليونلىغان مىليونلىغان پۇللارنى تارقاتتۇق، بىر نەچچە توننا ئوزۇق-تۈلۈك يەتكۈزۈپ بەردۇق. مانا مۇشۇ كوچا جىگىتباشلىرى بولسۇن، جۇتنىڭ جىگىتباشلىرى. خانىم قىزلىرى بولسۇن مەشەگە كەلگەندە ئاجايىپ كۆپ خىزمەت قىلدى. يەنە كېلىپ دەقەمدە بۇ ئىشلارنى قىلىشى بۇ بىزنىڭكى جۇتىمىزنىڭكى بىرلىكى، ئىتتىپاقلىقى، مۇشۇ ئىسلام يولىدا مۇشۇنداق بىر بىرىمىزگە يار يۆلەك بولۇشىمىز بىز ئۈچۈن بىر ئاجايىپ بىر ئۇتۇق بولدى. دېمەكچى بولغىنىم مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ بىزنىڭ جۇتىمىزنىڭ نامىدىن. ئەلھەمدۇلىللا ئەلھەمدۇلىللا ئەلھەمدۇلىللا پۈتۈن مۇسۇلمانلىرىنى مۇشۇ روزا ھېيت بايرىمى بىلەن مۇبارەكلەپ ھەممىڭلارنى ئۆي ئىچى خاتىرجەملىك بىرلىك بەرىكەت ئاتا قىلىپ كېلەچەكتە يەنە بىر روزىغىچە ئامان ئېسەن كۆرۈشىمىزگە رەببىمىز ئاللا يار يۆلەك بولسۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دوستلۇق مەھەللىسى مۇزەممىن مەسچىتى مەسچىتىنىڭ ئۇستازى بەخىتجان ھەمرايېۋ ئەپەندى بۇ يىل رامىزان ئېيىدا مەھەللە ۋە ناھىيە بويىچە كۆپلىگەن خەير-ساخاۋەتلىك ئىشلارنى ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېدى.
مۇشۇ يىلقى بولغان روزىدا بىزنىڭكى مۇشۇ مۇسۇلمان قېرىنداشلارنىڭكى ئاساسىي جەھەت مۇشۇ ياشلىرىمىزنىڭكى قانچىلىك تۈزۈلۈپ كەتكىنىنى بىز سېزىپ قالدۇق.

ئەنە شۇنداقلا مۇسۇلمانلاردا بىر نېمە پەيدا بولدىكى، مۇشۇ ئاي، ئايلاردا ئۆزلىرىگە چۈشكەن بىر ئىككى جىل ماباينىدا بولغان پاندېمىيەنىڭ دەردىنى كۆرگەندىن كېيىن كۆپ ئادەم ئۆزىنىڭكى قېرىنداشلىرىدىن، يېقىن ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانلار بار. كۆپلىرى مەسىلەن، نامىزىنى چۈشۈرەلمەي، جىنازا چۈشۈرەلمەي كۆمۈۋەتكەنلەر بار. بۇلارمۇ باشقا ياقتىكى مۇسۇلمانلار قانداق قىينىلىۋاتقىنى، بىز نېمىشقا شۇلار توغرىلىق ئويلىمىدۇق دەپ، مۇشۇ نامازلاردا ھەر قانداق يەردە ئاساسىي جەھەت بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە قىينىلىۋاتقان، پۈتكۈل مۇشۇ ئەرەب مەملىكەتلىرىدە قىينىلىۋاتقان، ئاچارچىلىقنىڭ دەردىنى تېتىۋاتقان ئۇرۇشنىڭ دەردىنى تېتىۋاتقان يېتىم يېسىرلارغا ھەممىسىگە دۇئا قىلدى. يەنە شۇلارنىڭكى دەردىنى چۈشەندى. ئاللا تائالا مۇشۇ كۆڭلىگە سېلىپ، مۇشۇلارمۇ قاتتىق ئېغىر ئەھۋالدىكەن، بىز مۇشۇ پاندېمىيە ۋاقتىدا قانچە نېمىنى يۈتتۈرۈپ قويغان بولساق، بۇلار ھەر كۈنى شۇنچە ئادەمنى يۈتتۈرۈۋاتىدۇ دەپ مۇشۇ بىر بۇرادەرچىلىك، بىر بىرىمىزگە بولغان كۆيۈنۈش پەيدا بولدى دەيمىز.
بەخىتجان ھەمرايېف بۇ قېتىمقى ھېيت نامىزىنىڭمۇ بۆلەكچە ئۆتكەنلىكىنى تەكىتلەپ يەنە مۇنداق دېدى.

رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئاتاقلىق شائىر ئابدۇغوپۇر قۇتلۇقوف ئەپەندى بۈگۈن سەھەردە باشقىمۇ قازاقىستانلىق مۇسۇلمانلار قاتارىدا ئۆزى ياشاۋاتقان سولتانقورغان مەھەللىسىنىڭ مەسچىتىگە بېرىپ خاتىرجەم ھېيت نامىزىغا قاتناشقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ پەرزەنتلىرى بىلەن بىرلىكتە قەبرىستانلىققا بېرىپ، ۋابادىن ئۆلۈپ كەتكەن قېرىنداشلىرىغا ئاتاپ قۇرئان تىلاۋەت قىلغانلىقىنى، يۇرتداشلىرىنىڭ ئۆيىگە ھېيتلاپ كېلىپ، بۇنىڭدىن قاتتىق تەسىرلىنىپ، ياش ۋاقىتلىرىنى ئەسلىگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بىزنىڭمۇ شۇ قاتاردا قۇربان ھېيتىمىز بار. يەنە بىر ئەڭ كاتتا بايرىمىمىز بولىدىغان مىللەتنىڭ ئەڭ قىممەتلىك بايلىقى ئۇ مۇستەقىللىق. بىزنىڭمۇ بىر چاغلاردا مۇستەقىل شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىمىز بولغان. مەن ئۇ ۋاقتىدا ئۇيغۇرستاندا ياشايتتىم. شۇ ۋاقلا يادىمغا چۈشۈپ كەتتى. ئۇ ۋاقتىدا مەن بالا ۋاقلىرىم. شۇ ۋاقتىدا روزا رامزاندا يېسام قۇربان ناغرا چېلىشنىڭ پەيتى. ئۇ ناغرا چاغاندا ئەتىگەندە ھېيت نامىزى ئوقۇلۇپ بوغاندىلا بىرە مىڭ ئادەم نامازدىن قايتىپ چىققان ۋاققا ئۈلگەرتىپ چالاتتى. چاغاندا ئۇمۇ نەچچە بىر ئۆزىنىڭ نەغمىلىرى بويىچە شۇنداق كەلتۈرۈپ چالاتتى. بولۇپمۇ ساما ئۇسۇلىغا چاغاندا قېرى-ياشلار تىنچ تۇرالمايدىغان ئورۇندا ھەممىسى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ چوڭ دۆگىلەك قۇر تىزىپ ساما ئۇسۇلى ئوينايدىغان. كېيىن ئۇنى ھەممىسىلا بىر تەتۈر ھەرىكەت دەپ بىلىنىدىغان ئۇ روزا تۇتىدىغان ئىشمۇ يوق بولدى ئۇ ياق ۋەتەندە، ناماز ئوقۇيدىغان ئىشلارمۇ چەكلەندى، بىز شۇ ياقتىكى ۋاقتىدا شۇلار چەكلەنگەن. شۇ ۋاقىتلاردا ئاتا دۈشمىنىمىزغۇ خىتاينىڭ پەيلىنى بىلگەنتۇق، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بىز ۋەتەننى تاشلاپ يېنىپ چىققانتۇق. ئاشۇ خۇددى ئۇيغۇرستاندا غۇلجا شەھىرىدە چېلىنىدىغان ناغرىنى قازاقىستاندىمۇ ئۇلۇغ ئادىمىمىز ئابدۇرەئۇپ مەخسۇمنىڭكى ئوغلى بار ئازات دېگەن شۇ باشقۇرىدىغان دوستلۇق مەھەللىسى شۇ يەردە بىر ھېيتلاردا ناغرا چاغىنىنى ئاڭلاپ بالىلىق ۋاقىتلىرىم يادىمغا كېلىپ تۇرىدۇ. ئىگىلىشىمىزچە، روزى ھېيتى، قۇربان ھېيتى بايراملىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمدىن كېلىۋاتقان ئەنئەنىلىرى ئۇيغۇرلار تۇرىدىغان باشقىمۇ يېزا ۋە شەھەرلەردە ساقلانغان بولۇپ، بۇ كۆپچىلىككە، بولۇپمۇ ياشلارغا ئالاھىدە بىر كەيپىيات، مىللىي روھ بېغىشلىماقتا. شۇنىڭدەك بۇنداق ئەنئەنىلەر ئۆزىنىڭ تەسىرىنى باشقىمۇ مىللەتلەرگە يەتكۈزمەكتە.

يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر ياش ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ ئۇيغۇر چۈشى ناملىق كىتابى گوللاندىيىدە گوللاند تىلىدا نەشر قىلىنغان بۇ كىتاب ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى ئۆرپ ئادەتلىرى ۋە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھازىرقى ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھەققىدە يېزىلغان بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئازىغ تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ يەنىمۇ كۈچىيىشى نەتىجىسىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ياشلىرى بۇ پاجىئەلىك رېئاللىقنى خەلقئارا جەمئىيەتكە ئاڭلىتىشتا پائال ھەرىكەت قىلىپ كەلمەكتە ئون بەش يېشىدىن بۇيان گوللاندىيىدە ياشاپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر ياش ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ ئۇيغۇر چۈشى ناملىق كىتابى يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل گوللاندىيەدە گوللاند تىلىدا نەشردىن چىققان بۇ كىتابتا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى ئۆرپ ئادىتى ۋە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھازىرقى ئومۇمىي ۋەزىيىتى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلگەن بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەزكۇر كىتابنىڭ ئاپتورى ئەخمەتجان قاسىمنى زىيارەت قىلدۇق ئەخمەتجان قاسىم كىتابنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مۇنداق دېدى بۇ كىتابنىڭ ئىسمى ئۇيغۇر چۈشى ئۇيغۇر چۈشى دەپ ئاتىدۇق ئانكىن بۇ كىتابنىڭكى مەزمۇنى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى تارىخى ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ كۇلتۇرىسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرى ئانكى ۋەتەندە بولغان ئىشلار دېگەندەك شۇ توغرۇلۇق بولدى ھەم مېنىڭكى ئۆزۈمنىڭكى ياش كىچىك ۋاقتىمدىن تارتىپ ھازىر مۇشۇ يىگىرمە ئالتە ياشقا كىرگۈچە ۋاقتىمدا بولغان ئىشلارنىڭ ھەممىسىنى يازدىم ئانكى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ چەت ئەلدە ئۇچراۋاتقان دۇچ كېلىۋاتقان پروبلېمىلىرى مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىمىز نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بەرگىنى ئەڭ ئاخىرىدا يەنە مۇشۇ گوللاندىيەنىڭ پولىتىكىسىغا بەرگەن تەكلىپىم بىلەن ئاياغلىشىدۇ ھەم بىزنىڭكى ئۇيغۇر چۈشىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى دەپ يېزىپ چىقتىم.
ئەخمەتجان قاسىم يەنە كىتابنى قانداق بىر مەقسەت بىلەن يېزىپ چىققانلىقى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ كىتابنى يېزىشتىكى مەقسىتىم بىرىنچى بولۇپ بۇ گوللاندىيەدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشىنى ئاساس جەھەتتىن جىقلار بىلىدىغان بولۇپ كەتتى ھازىر مۇشۇ يېقىندىكى خەۋەرلەردىن باشلاپ ئۇنىڭ بۇندىن سىرت ماۋۇ گوللاندىيەنىڭ ئىچىدە ماۋۇ ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق ھېلىقى يېزىلغان كىتاب يوقكەنچۇ ھېلىقى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۇيغۇر توغرۇلۇق يېزىلغان كىتابلار يوقكەن ماڭغىمۇ جىقلار دېگەن ھېلىقى سەن كىتابتىن بىرنى يازساڭ مۇشۇ ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق دەپچۇ مۇشۇ گوللاندىيەلىك دوستۇم دېگەندىكىن ئانكىن ئۆزۈم مۇشۇ كىتابتىن بىرنى يېزىشقا قارار قىلغانتىم ئالدىنقى يىلى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايلاردا كىتابنى يېزىشنى باشلىدىم ئارىلىقتا ئوخشىمىغان ئادەملەر بىلەن پاراڭلىشىپ ئوقۇسام جىقلارمۇ بەك ياخشى بوپتۇ. ئۇيغۇرلار توغرىلىق كىتاب يوق دېدى ھازىر. شۇڭا شۇ توغرىلىق يازساڭ بەك ياخشى بولىدۇ دەپ شۇ مەقسەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ دەۋاسىغىمۇ بىر ئازراق كۈچ قوشاي دەپ گوللاندىيەدە شۇنى دەپ يازدىم. گوللاندىيەدىكى بىردوم ۋەدىلىيىف نەشرىياتچىلىقىنىڭ خوجايىنى ئەمىل بلومېن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
Hi, my name is Emil Blomen and I am one of the publishers who have just published a book by Ahmetjan Kasim called the Uyghur dream my struggle.
بۇ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە جەلپ قىلىدىغان بىر ھېكايە. ئەخمەتجانمۇ ئېسىل ھەم ئىنتايىن ئاكتىپ بىر ياش. ئۇ ھەر خىل يوللار بىلەن ئېرىشمەكچى بولغان نىشانىغا قاراپ تىرىشىۋاتىدۇ. مانا بۇ بىزنى ئۆزىگە جەلپ قىلدى. شۇڭلاشقا بىز كىتابىمىزنىڭ ئىنتايىن ياخشى كىتاب بولىدىغانلىقىغا ئىشەندۇق. شۇنىسى ئېنىقكى، بۇ گوللاندىيىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۈچۈن ئوقۇشقا تېگىشلىك مۇھىم ھېكايە بولىدۇ. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىن ئەھۋالىنى ئاڭلىغان، ئەمما ئۇلار بۇ خىل شەخسىي ھېكايىلەرنى ئوقۇمىغان. ئەخمەتجان ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ھېكايىسى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى گوللاندىيىلىكلەرگە تېخىمۇ ئېنىق يورۇتۇپ بېرىدۇ. ئۇلار بۇ كىتاب ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىدۇ. ھازىرغىچە گوللاندىيە مەتبۇئاتلىرىدىن كەلگەن ئىنكاسقا قارىغىنىمىزدا، ھەم مېنىڭ شەخسىي كۆزىتىشىمچە، ئۇنىڭ بۇ كىتابى گوللاندىيىدە ئەڭ ياخشى سېتىلغان كىتابلار كاتېگورىيىسىگە كىرىشى مۇمكىن مەلۇمكى ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى دۇنياغا ئاڭلىتىدىغان دوكلاتلار ۋە باياناتلارنى ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئومۇمىي ئۇچۇرلار خاتىرىلەنگەن چەت ئەل تىللىرىدىكى كىتابلارنىڭ ئوقۇرمەنلەرگە سۇنۇلۇشى ئاز بولماقتا مۇتەخەسسىسلەر غەرب ئەللىرىدە ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ

نۇرغۇن يېڭى بىلىملەرنى ئۆگەنگەنلىكىنى كىتاب ئوقۇشقا ھېرىسمەن گوللاندىيە خەلقىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدە يېزىلغان بۇ كىتابنى ئوقۇش جەريانىدا ئۇيغۇر مىللىتىنى يېقىندىن تونۇيالايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئۇ مۇنداق دېدى بۇ كىتابنى يېزىش جەريانىدا ئەمدى ئۆزۈم ئۈچۈن خېلى جىق نەرسىلەرنى ئۆگەندىم جىق نەرسىلەرنى كۆرۈپ دېگەندەك كىتابنى قانداق يېزىش

دەۋاسى بولۇۋاتىدۇ گوللاندىيەدە مۇشۇ كىتاب بىلەن بولسا مۇشۇ جىقلارمۇ گوللاندىيەلىكلەر كىتابنى جىق ئوقۇغاندىن كېيىن جىق ئوقۇغاندىن كېيىن كىتابلارنى ئوقۇپ ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ بەك چۈشەنسە دەپ ئويلىدىم مەنچە بۇ كىتاب چىقىرىپ سېلىن بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن چوڭ پايدىسى بار بولىدۇ مەنچە ئۇيغۇرلارنىڭكى دەۋاسى ئۈچۈن مەنچە بۇ بۇ كىتابنىڭ چىق چىقىرىشنىڭكى زۆرۈرىيىتى چوڭ دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇرلارنىڭكى شۇ گوللاندىيەدە ھەم ياۋروپادا ياۋروپادىكى دەۋاسىغا بىر كۈچ قوشتۇم دەپ ئويلايمەن. ئەخمەتجان قاسىم يازغان ئۇيغۇر چۈشى ناملىق كىتابنىڭ نەشر قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان مۇستەقىل تەتقىقاتچى ئاسىيە ئۇيغۇر خانىم مەزكۇر كىتاب ھەققىدە قاراشلىرىنى سۆزلەپ ئۆتتى ئاسىيە خانىم ئەخمەتجان قاسىمنىڭ ئانىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ياشلىرىدا ئۇيغۇر كىملىكى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ كېلەچىكىگە بولغان ئىشەنچىنى تۇرغۇزۇشنىڭ ئىنتايىن زۆرۈرلۈكىنى بولۇپمۇ پەرزەنت تەربىيىسىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى ئەمدى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئۇيغۇر داۋاسىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان قىلىپ تەربىيىلەشتە مېنىڭچە ئەمدى ئاتا ئانىلار ئالدى بىلەن ئۈلگە بولۇشى كېرەك بىز بىلىمىز ئاتا ئانا دېگەن پەرزەنتنىڭكى بىرىنچى ئۇستازى بالا تۇغۇلۇپلا ئاتا ئانىدىن ئۆرنەك ئالىدۇ ئاتا ئانىدىن تىلنى ئۆگىنىدۇ تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ئۆگىنىدۇ دۇنيا قاراشلىرىنى ئۆرنەك ئالىدۇ ئاتا ئانىنىڭكى ھەر بىر ئىش ھەرىكىتىدىن تارتىپ مۇشۇ تۇرمۇش ئادەتلىرى دۇنيا قاراشلىرىغىچە بولغان بارلىق

لاياقەتلىك بىر ئاتا ئانا بولۇشقا تىرىشىش كېرەك ئۆزى كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك ۋەتەننىڭكى ۋەزىيىتىگە ۋەتەننىڭ تەقدىرىگە ئۆزى قولىدىن كەلگۈدەك ئىشلارنىكى ھەممىنى ئىقتىدار يار بەرگەن شارائىتتا قىلىش كېرەك بۇنداق بولغان ۋاقتىدا پەرزەنتلەرمۇ ئاتا ئانىدىن ئۈلگە ئېلىپ ۋەتەن داۋاسىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر ھالەت شەكىللىنىشى مۇمكىن دەپ قارايمەن ئەخمەتجان قاسىم بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلى ئۈرۈمچى شەھىرىدە تۇغۇلغان بولۇپ باشلانغۇچ ۋە تولۇقسىز مەكتەپلەرنى ئۇيغۇر ئېلىدا تاماملىغان ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى ئانىسى بىلەن گوللاندىيىگە كېلىپ يەرلەشكەن بولۇپ نۆۋەتتە قانۇن كەسپىدە ئوقۇش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى گوللاندىيىدە تونۇتۇش ئۈچۈن ھەر خىل سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللانماقتا ئىكەن بۇ پروگرامنى

تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بۇ يىلقى روزى ھېيتنى ھەر خىل شەكىللەردە تەبرىكلەشكەن ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار كۆپرەك ئولتۇراقلاشقان كونيا قەيسەرى ۋە ئەنقەرە قاتارلىق جايلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ روزى ھېيتنى ئۆتكۈزۈش ئەھۋالى توغرىسىدا مەلۇمات ئىگىلىگەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئىككىنچى ماي كۈنى ئىسلام دۇنياسىنىڭ ئەڭ چوڭ بايراملىرىدىن بىرى بولغان روزى ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى. مۇھاجىرەتتىكى بەزى ئۇيغۇرلارنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ كۈن چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن مۇڭ، قايغۇ، سېغىنىش گىرەلىشىپ كېلىدىغان، ھىجران ئوتلىرى يەنىمۇ كۈچىيىدىغان، شۇنداقلا ۋەتەن سېغىنىش ئىچىدە يېڭى ئۈمىدلەر بىلەن كۆڭۈللەرگە تەسەللى بېرىدىغان كۈن ئىكەن. بۇ يىل روزى ھېيتتا تۈركىيەدە، ئۈچ كۈن دەم ئېلىشقا قويۇپ بېرىلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان دۇنياغا تېز سۈرئەتتە يامرىغان كورونا ۋىرۇسى ۋاباسى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر جامائەتچىلىكىنىڭ نورمال ھاياتىغىمۇ زور داۋالغۇشلارنى ئېلىپ كەلگەن ئىدى. بەش يىلدىن بۇيان ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن خەۋەر ئالالمىغان تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار كورونا ۋاباسىدىن كېيىن بۇ يىل روزى ھېيتنى تۇنجى قېتىم چەكلىمىسىز ئۆتكۈزمەكتە. تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار ئىككىنچى ماي كۈنى، يەنى دۈشەنبە كۈنى ھېيت نامىزىنى ماسكا تاقىماي، چەكلىمىسىز ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۆزئارا ھېيتنى تەبرىكلىشىپ، زاراتگاھلىققا بېرىپ ئالەمدىن ئۆتكەن يېقىنلىرىنىڭ قەبرىسىنى يوقلاپ دۇئا قىلىشقان. بىز تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلار كۆپرەك ئولتۇراقلاشقان كونيا، قەيسەرى، ۋە ئەنقەرە قاتارلىق جايلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ روزى ھېيتنى ئۆتكۈزۈش ئەھۋالى توغرىسىدا مەلۇمات ئىگىلىدۇق. ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلار روزى ھېيت نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۇيغۇرلارنىڭ مەرھۇم لىدىرى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ قەبرىسىگە بېرىپ دۇئا قىلغان. بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىنىڭ رەئىسى دوختۇر ئابدۇلكېرىم بۇغرا ئەپەندى روزى ھېيتتا ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ دىدار كۆرۈشۈپ، ئۆزئارا ھېيتلاشقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۈگۈن ئەنقەرەدىكى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر قېرىنداشلار ھەممەيلەن مۇشۇ ئەتىگەندە ھېيت نامىزىدىن چىققاندىن كېيىن ئۆزئارا تېلېفونلىشىپ، گەرچە قەلبىمىزنىڭكى بىر تەرىپى ناھايىتى بىئارام بولسىمۇ، بىزنىڭكى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىن ئۇزاقتا، ئۇرۇق-تۇغقانلاردىن، ئۆزىمىزنىڭكى قېرىنداشلىرىمىزدىن، دوست-بۇرادەرلىرىمىزدىن ئۇزاقتا بولساقمۇ، ھېچ بولمىسا ھەممەيلەن بىر يەرگە كېلىپ، ئۆزىمىزنىڭكى شۇ ئەنئەنىمىزنى داۋام قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئەنقەرەنىڭكى گۆل باشى دەيدىغان بىر كۆلنىڭكى بويىدا شەرقىي تۈركىستان تەتقىقات ۋەقپىنىڭكى باشچىلىقىدا پۈتۈن ئەنقەرەدىكى ئۇيغۇرلار ھەممەيلەن بىر يەرگە يىغىلىپ، شۇ يەردە پەتىلىشىپ، شۇ يەردە كاۋاپ قىلىپ يەپ، كىچىك بالىلارغا ھېيتلىق پۇل تارقىتىپ دېگەندەك ناھايىتى ياخشى، خۇشال، خۇرام شۇنداق بىر كەيپىيات ئىچىدە بايرىمىمىزنى تەبرىكلەۋاتىمىز. پات يېقىندا ئاللا ۋەتىنىمىزدە ئۆتكۈزىدىغان شۇ ھېيتلارنىمۇ ئاللا نېسىپ قىلسۇن.
قەيسەرىدىكى شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيەت ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشقۇرۇش ھەيئىتىنىڭ ئەزاسى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، قەيسەرىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھېيت نامىزىنى تۈركىستان مەسچىتىدە ئوقۇپ، مىللىي كىيىملىرىنى كىيىپ، قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە ھېيت پەتىسى قىلىپ ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلغان. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! تۈركىيەنىڭ ئوتتۇرا رايونىغا جايلاشقان كونيا شەھىرىدە يۈز ئون ئائىلە ئۇيغۇر بارلىقى مەلۇم. ئۇنداقتا ئۇلار روزا ھېيتنى قانداق ئۆتكۈزدى؟ سۇلتان ساتۇق بۇغراخان ۋەقپىنىڭ كونيا شۆبىسى رەئىسى ئابدۇلئەخەت ئۇدۇن ئەپەندى كورونا ۋاباسى تۈپەيلىدىن تۈركىيەدە ئىككى يىلدىن بۇيان ھېيت نامىزى ئوقۇش بەزى چەكلىمىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ يىل ئۆزلىرىنىڭ تۇنجى قېتىم چەكلىمىسىز ھېيت نامىزى ئوقۇپ، ئۆزئارا ھېيت پەتىسى قىلىپ ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
كونيادا ھازىر تەخمىنەن شۇ يۈز ئون ئائىلە ئەتراپىدا بار ئۆزىڭىز بىلىسىز ماۋۇ ئىككى يىلدىن بۇيان مۇشۇ خىتاي ۋىرۇسى سەۋەبلىك بىز بىر يەرگە يىغىلىپ پائالىيەت قىلىش ئىمكانىيىتىمىز سەل ئاز بولاپ قالغان بۇ يىل ئاللاغا شۈكرى رامىزاندىمۇ مۇشۇ بۇغراخان ۋەخپى كونيا شۆبىسىدىكى ياشلار مەركىزىدە پۈتۈن تەراۋىھنى خەتمە بىلەن ئوقۇپ چىقتۇق ۋەتىنىمىزگە دۇئا قىلىپ ئاندىن كېيىندىن مۇشۇ ھېيتتىمۇ ئۆزىمىزنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرى بويىچە شۇ ئالدى بىلەن يېڭى ئۆلۈملۈك ئاندىن كېيىندىن تۇل ئايال ئاندىن كېيىندىن يېتىم بالىلار شۇلارنى يوقلاپ بىللە ھەممەيلەن ئوپچە ھېيتلىشىپ ناھايىتى گەرچە ۋەتىنىمىز توغرىلىق كۆڭلىمىز يېرىم بولسىمۇ، شۇ يەردە ئۆزىمىز بەيتىمىزدە ئازراق بولسىمۇ خۇشال-خۇرام ئۆتكۈزۈشكە تىرىشىۋاتىمىز. تۈركىيەنىڭ قارابۈك شەھىرىدىكى قارابۈك ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماگىستىرلىق ئوقۇۋاتقان مەخمۇتجان ئەركىن ئەپەندى ئالتە يىلدىن بۇيان ئائىلىلىرى بىلەن ئالاقىسىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ نەدە ئىكەنلىكىدىن بىخەۋەر، كۆڭلى يېرىم ھالدا ھېيت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر ئارزۇسىنىڭ ئاتا-ئانىلىرى بىلەن جەم بولۇپ، ئەركىنلىك ئىچىدە ھېيت ئۆتكۈزۈش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
ئالتە يىلدىن بېرى رامىزان بايرىمىنى چەت ئەلدە ئۆتكۈزەۋاتىمىز. بۇ ئالتە يىل جەريانىدا ئاتا-ئانامنىڭ، قېرىنداشلىرىمنىڭ، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىم، دوست-بۇرادىرىمنىڭ ھېچقانداق بىر شەكىلدە ئاۋازىنى ئاڭلاپ باقمىدىم، ئۇلار بىلەن كۆرۈشەپ باقمىدىم. گەرچە بۇ ئالتە يىل ئىچىدە رامىزان بايرىمىنى ۋە باشقا بايراملارنى تۈرك خەلقىمىزنىڭكى ياردىمى بىلەن تۈرك خەلقى بىلەن باراۋەر ئۆتكۈزۈۋاتقان بولساقمۇ، ئەمما ۋەتەننى ئويلاپ ئىنتايىن ئازابلىنىمەن. ۋەتەندىكى قېرىنداشلىرىم، ئاتا ئانامنىڭكى، دوست بۇرادەرلىرىمنىڭ، تۇغقانلىرىمنىڭكى ئەھۋالى قايداق، نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ، ئۇلار بايرامنى ئۆتكۈزۈۋاتامدۇ، ئۆتكۈزەلمەيۋاتامدۇ، بۇلارنى ئويلىغانسېرى ئىنتايىن ئازابلىنىمەن. ئىنشائاللا ئۇلۇغ ئاللا بۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بۇ بېشىمىزغا كەلگەن بۇ ئېغىر مۇسىبەتلەرنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بېشىمىزدىن كۆتۈرۈۋېتىپ، بىزمۇ بىر خەلقىمىزنىڭ قوينىدا، ۋەتىنىمىزنىڭ باغرىدا رامىزان ۋە رامىزان بايرىمىنى ئۆتكۈزەشكە نېسىپ قىلسۇن، ئۇلۇغ ئاللا. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى تۈركىيەدە كورونا ۋىرۇسى سەۋەبىدىن تۇنجى قېتىم بىر بىمار قازا قىلغاندىن كېيىن، ئاۋامنىڭ ئومۇميۈزلۈك ماسكا تاقىشى شەرت قىلىنغانىدى. شۇندىن باشلاپ مەسچىتلەردە ھېيت نامىزى ئوقۇش چەكلىمىگە ئۇچرىغان ئىدى. ھازىر بارلىق چەكلىمىلەر بىكار قىلىندى. بىز ئىگىلىگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، تۈركىيەنىڭ باشقا شەھەرلىرىدىمۇ ئۇيغۇرلار ئوپچە ھېيت ئۆتكۈزمەكتە ئىكەن. بۇ پىروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

بۇ ئارقىلىق قېرىنداش ۋە دوستلۇق رىشتىنى كۈچەيتىدۇ جۈملىدىن گەرچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مۇسۇلمانلار چەكلىمىگە ئۇچراپ روزا ھېيتنى خالىغانچە ئۆتكۈزەلمىگەن بولسىمۇ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرى بويىچە دىنىي ئىبادەتلىرىنى ۋاقتىدا ئادا قىلىپ ھېيت بايراملىرىنى تەبرىكلەپ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ۋە دىنىي ئۆرپ ئادەتلىرىنى ساقلاپ كەلمەكتە جۈملىدىن ئىككىنچى ماي دۈشەنبە كۈنى تۈركىيىدىكى مۇسۇلمانلار ئۈچۈن روزىھېيت كۈنى بولدى ئىستانبۇلنىڭ زەيتىنبۇرنۇدا ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلار زەيتىنبۇرنۇدىكى ئەمىنە ئىنانچ مەسچىتىدە سافاكۆيدە ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر مەسچىتىدە جەم بولۇپ روزىھېيت نامىزىنى بىرلىكتە ئوقۇدى سافاكۆيدىكى ئۇيغۇر مەسچىتىدە ئوقۇلغان روزىھېيت نامىزىغا ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر قاتناشتى بۇ جەرياندا شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ مەسئۇللىرىدىن ئاتائۇللا خەلپەت ھاجىم مەخمۇتجان داموللام سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ روزا ھېيتىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مۇھىم سۆز قىلدى مەخمۇتجان داموللام سۆزىدە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ يەتمىش تۆت يىلدىن بۇيان كوممۇنىزمنىڭ بېسىمى ئاستىدا ئاتېئىزم دەرسى ئوقۇپ تۇرۇپمۇ مۇسۇلمانلىقنى ساقلاپ قالغانلىقنىڭ چوڭ غەلىبە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ۋە بېسىملارغا چىداپ ئۆزىنى يوقىتىپ قويمىغانلىقنىڭمۇ چوڭ غەلىبە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى بىزنى مۇشۇنداق يەتمىش تۆت يىلنىياقى كوممۇنىزمنىڭكى ئاستىدا تۇرۇپ، مۇشەدە نۇرغۇنلار مەكتەپتە ئوقۇغانلار ئاتېئىزم تەربىيەسىنى ئوقۇغان. بىزنىڭ خەلقىمىز شۇ ئاتېئىزم تەربىيەسىدە تەربىيەلەندى، ئوقۇدى مەكتەپتە. ئاشۇنداق تۇرۇپ، مەن مۇسۇلمان دەپ مۇسۇلمان ھالەتتە قېلىپ قالغانلىقى، بۇ ئاللاھنىڭ غەلىبىسى مۆمىنگە ئاتا قىلغان. ما نۇقتىنى ئۇنتۇساق بولمايدۇ. غەلىبە دېگەنلىكنىڭ ئۆزى بىر مۇسۇلماننىڭكى ئۆزىنىڭ پرىنسىپىدا مۇستەھكەم تۇرغانلىقى، شۇنداق بېسىملارغا چىدىيالىغانلىقى، ئۆزىنى يوقىتىپ قويمىغانلىقى مۆمىنگە نىسبەتەن ھەقىقىي غەلىبە شۇ.
ئارقىدىن جامائەت ئەربابى ئابدۇقادىر ياپچان ئەپەندى سۆز قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئازادلىق روھىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە ۋەتەن خەلقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن كېرەكلىك قەدەملەرنى بىرلىكتە بېسىش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
ئەمدى بىزنى يەنە مەركەزلەشتۈرىدىغان بىر روھ بار، ئۇ شەرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىش، مۇشۇ خەلق ئازاد ياشىيالايدىغان بىر دۆلىتىمىزنى قۇرۇش، بىزنى بىرلەشتۈرىدىغان سىياسىي روھ بۇ.
بۈگۈن يەنە ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى ۋە شەرقىي تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن تەركىپ تاپقان بىر گۇرۇپپا كىشىلەر بۇنىڭدىن بەش يىل بۇرۇن ئىستانبۇلدا ۋاپات بولغان دىنىي ئالىم ئابدۇلھەكىمخان مەخسۇم ھاجىمنىڭ قەبرىسىنى زىيارەت قىلىپ مەرھۇمنىڭ روھىغا ئاتاپ دۇئا ئوقۇدى

nuriddin yildiz apandi dunyoning har qaysi joylaridagi uyg'urlarning ro'zahit bayramini tabriklab mundoq dedi kendi vatanlarında dedelerinin toprağı olan vatanlarında dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'mizde yaşayan bütün Doğu Türkistanlı ئۇيغۇر كاردەشلەرىم ئەجدادلىرىنىڭ زېمىنى بولغان ئۆز ۋەتىنىدە دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا ۋە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستانلىق ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىم سىلەرگە سالام يوللايمەن سىزە زۇلمەدەنلەر سىزى دىنىنىزدەن توپراغىنىزدان ئەدەنلەر ئاللاھتان بۇلسۇنلار.
سىلەرگە زۇلۇم قىلىۋاتقان سىلەرنى دىنىڭلاردىن يۇرتۇڭلاردىن مەھرۇم قىلغۇچىلار قىلمىشلىرىنىڭ تېگىشلىك جازاسىنى ئاللاھتىن كۆرىدۇ خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان پۈتكۈل دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ روزا ھېيتىنى تەبرىكلىدى ۋە مۇنداق دېدى خەلقىمىز ھازىر جوشقۇنلۇق ھالدا ئىسلام دۇنياسىدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان روزا ھېيت تەنتەنەسى شادلىقىغا چۆمەلمەي كۈلپەت ھەسرەت ئازاب ئوقۇبەت ئىچىدە ياشاۋاتىدۇ مىليونلىغان خەلقىمىز تۈرمىدا ۋە لاگېرلاردا قامىلىپ ئىنسان ئەۋلادى كۆرمىگەن زۇلۇم ۋە ئىستىبدادنى كۆرۈپ ياشاۋاتىدۇ. مېنىڭ شەرقىي تۈركىستان دىئاسپوراسىدىكى ۋە ۋەتەن ئىچىدىكى ئېزىلىۋاتقان خەلقىمىزگە دەيدىغىنىم ئىنشائاللا ئۈمىدىمىزنى كەسمەيلى، پات يېقىندا شەرقىي تۈركىستاندا ئۆزىمىزنىڭكى كۆك ئاي يۇلتۇزلۇق بايرىقىمىز لەپىلدىگەن ھالدا ئازاد شەرقىي تۈركىستاندا ھېيتلىرىمىزنى شۇ يەردە بىرلىكتە باراۋەرلىكتە ئۆتكۈزىدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمەن.

كىچىكىمدە ئۆيىمىزدە يېڭى يېزىقچە، سلاۋيانچە، كونا يېزىقچە كىتابلار كۆپ ئىدى. مەن ئوقۇيالايدىغان كىتابلارنى قىزىل كىتابلار دەيتتۇق. ماڭا ناتونۇش يېزىقتىكى كىتابلارنىڭ كۆپىنچىسى سېرىق كىتابلار بولغاچقا، ساندۇقلارغا بەنت ئىدى. قىزىل كىتابلارنى خالىغانچە ئوقۇشقا بولاتتى. ئۇلار ئۆينىڭ كۆرۈنەرلىك يېرىگە تىزىلاتتى ئانام تەكچىلەرگە ئاشكارا تىزىپ قويغان قىزىل كىتابلارنى ئىنقىلابىي كىتابلار دەپمۇ ئاتايتتى سېرىق كىتابلارنىڭ يەنە بىر ئىسمى ئەكسىلئىنقىلابىي كىتابلار ئىدى قىزىل كىتابلار قىزىل تاشلىق ماۋجۇشى تاللانما ئەسەرلىرى زامانىمىز قەھرىمانلىرى قىزىل تاغ باتۇرلىرى قىزىل ئاياللار قوشۇنى دېگەندەكلەر ئىدى مېنىڭ ساۋادىم ئاشۇ قىزىل كىتابلاردىكى يېزىقتا چىققان ئىدى ئۇ چاغدا دەرسلىك كىتابلارنىڭ تېشىدا يۈۋېن سۈەنشۇ دېگەن خەتلەر بار ئىدى. ئۇ يېزىقنى بىز خىتايچە ئۆگىنىشكە باشلىغاندا يەنە ئۆگەندۇق. ئەسلى ئۇ يېزىق خىتايچە پىنيىن ئىكەندۇق. ئۇ چاغدا خىتايچە ئەدەبىيات ۋە ماتېماتىكا دېگەن سۆزلەرمۇ تەرجىمىسىز شۇ پېتى خىتايچە قوللىنىلغان ئىكەن. مەندىن چوڭ ئۈچ ئاكام ۋە ئاچاممۇ شۇ يېڭى يېزىق ئۆگەنگەن ئىكەن. ئۇلارنىڭ يېڭى يېزىقتىكى كىتابلىرى ئۆيدە قالايمىقان تاشلىنىپ تۇراتتى. دادام بىلەن ئانام يېڭى يېزىقچە يېزىلغان كىتابلارنى ياقتۇرمايتتى. بوۋام ۋە مومام ئەسلا ئوقۇيالمايتتى. يېڭى يېزىقچە كىتابلاردىن ئېسىمدە قالغىنى دادام بىزگە ئوقۇپ بەرگەن تېيىپجان ئېلىيوپنىڭ زەپمۇ چىرايلىق كەلدى باھار دېگەن شېئىرلار توپلىمى ئىدى. قالغانلارنى دادام ۋە ئانام بىزگە ئوقۇپ بەرمىگەن ئىدى. ئۆيىمىزدە يەنە دادام سلاۋيانچە دەيدىغان، ياقتۇرۇپ ئوقۇيدىغان تاشكەنتتە بېسىلغان كىتابلارمۇ كۆپ ئىدى. ئۇلارنى دادامدىن باشقا ھېچكىم ئوقۇيالمايتتى. دادام بىزگە رۇسچىغا ئوخشايدىغان شۇ يېزىقتا يېزىلغان زويا ۋە شورا، ئانا، كىشىلەر ئىشىكىدە، ئاباي يولى دېگەن كىتابلارنى ئوقۇپ بەرگەنىدى.

مەن باشلانغۇچنىڭ ئىككىنچى سىنىپىغا چىققان يىلى يېزىق ئالماشتى. ھەممەيلەن كونا يېزىق دەپ ئاتىلىدىغان بۈگۈنكى ئۇيغۇرلار قوللىنىۋاتقان يېزىققا كۆچتۇق. ئاللىقاچان تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتكۈزگەن چوڭ ئاكامدىن تارتىپ ھەممەيلەن ساۋادىنى قايتا چىقىرىشقا باشلىدى. ئۆيدىكى يېڭى يېزىقتا يېزىلغان كىتابلارنىڭ ھەممىسى ئوچاققا تۇتۇرۇق بولدى. مومام ئۇ كىتابلاردا ئۆز قولى بىلەن ئوت يېقىپ، كۆيدۈرۈپ تۈگەتتى. پەقەت چوڭ ئاكاملا يېڭى يېزىقچە لۇشۈننىڭ كىتابلىرىنى كۆيدۈرۈۋەتكەن مومامغا بىر قانچە كۈن باتناپ يۈردى. ئۇ يالۋۇرۇپ يۈرۈپ مومامنىڭ قولىدىن چىلتەنلىك ئەدەبىيات دېگەن كىتابنىلا قۇتقۇزۇپ قالالىغان ئىدى. سىرلىق ساندۇقلارغا بەند قىلىنغان سېرىق كىتابلارنى بوۋام ۋە مومامدىن باشقا ھېچكىم ئوقۇيالمايتتى. بوۋام بەزەن كۆن تاشلىق توم كىتابلاردىن بىرىنى سەپەليا، يەنە بىرىنى ناۋايى دەپ ئاۋايلاپ ۋاراقلاپ ئوقۇپ بېرەتتى. ئەمما مەن ئانچە چۈشىنىپ كەتمەيتتىم. ئۇ كىتابلارنىڭ خېتىنى مەن ئالىي مەكتەپكە چىقىپ، چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى دېگەن دەرسنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئاندىن ئوقۇشنى ئۆگەندىم. ئۇنىڭ ئوقۇپ بەرگىنى چاغاتاي ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان كىتابلار ئىكەن. ئۇيغۇرلار ئۇ يېزىقنى ئىسلامنى قوبۇل قىلغاندىن باشلاپ تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىللارغىچە قوللانغان ئىكەن. سوپى ئاللايارنىڭ ۋە ئەلىشىر ناۋايىنىڭ كىتابلىرى شۇ يېزىقتا يېزىلغان ئىكەن. سەكسىنىنچى يىللارنىڭ باشلىرى بولسا كېرەك، يېزىمىز مەھمۇد كاشغەرىنىڭ تۇغۇلغان يۇرتى چىقىپ قالدى. ئوپالدا تەتقىقاتچىلار سېرىق كىتابلارنى ئىزدەشكە باشلىدى. ئۆيىمىزدە ئەزەلدىن قورقۇنچنىڭ مەنبەسى بولۇپ كېلىۋاتقان تىقىپ ساقلاپ مەخپىي ئوقۇلۇۋاتقان سېرىق كىتابلار تۇيۇقسىز ئەتىۋارلىق گۆھەرگە ئايلىنىپ كەتتى ئۆيىمىز تەتقىقاتچىلار بىلەن ئاۋات بولۇپ كەتتى داداممۇ ھېلىقى سېرىق كىتابلارنى يۈرەكلىك ئېلىپ ۋاراقلايدىغان بولدى يىللاپ ساندۇققا بەند قىلىنغان سېرىق كىتابلار يورۇق كۆردى ئانام تەكچىلەرگە تىزىلغان قىزىل كىتابلارنى سۈپۈرۈپ يەرگە ئاتتى ئۇلارنى كۆمۈرخانىغا ئوتۇن كۆمۈرلەر قاتارىغا تاشلاپ قويدى ئاندىن تەكچىنى قايتا سۈرتۈپ كەشتىلىك رەخت سالدى كەشتىنىڭ ئۈستىگە كۆن تاشلىق سېرىق كىتابلارنى بىر بىرلەپ پۈۋلەپ سۈرتۈپ تىزدى ئانامنىڭ كىتاب تىزىۋاتقاندا قوللىرىنىڭ تىترەشلىرى ھازىرمۇ كۆز ئالدىمدىن كەتمەيدۇ كىتابلار تىزىلدى ئەمما سىرلىق ساندۇقتىكى يىللارنى ئۆتكۈزگەن كۆن تاشلىق گۆھەرلەر ئوقۇشسىز قالدى. ئۇلارنى يىلدا بىر قېرتىم ۋاراقلايدىغان بوۋامدىن باشقا ئوقۇيالايدىغان ئادەم چىقمىدى. كىتابلارنى تولا سۈرتۈپ ھارغان ئانام، توپا بېسىپ قالسا، ئاتا بوۋامنىڭ روھى قورۇنۇپ قالىدۇ، دەپ، مەھمۇد كاشغەرى مەقبەرىسى ئىچىگە تەسىس قىلىنغان مۇزېيغا ھەدىيە قىلىۋەتتى. كىتابلارنىڭ ئىچىدىن چىققان پارچە پۇرات ۋاراقلار بىر قانچە كۈن ئۆيدە ئۇچۇپ يۈردى. ئىسسىق تومۇزنىڭ بىر كۈنى بوۋام ئالدىراش كىرىپ كەلدى. ئۇنىڭ ھېلىقى سېرىق كىتابلار قاچىلانغان سىرلىق ساندۇقنى ئاختۇرۇپ، ئۆرۈپ چۆرۈپ قاراپ كەتكىنى ھېلىمۇ ئېسىمدە. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ھۆكۈمەت قەشقەردە بۇرۇن مۇسادىرە قىلىنغان مۆھۈر خەتلىك ئۆي، باغ ۋە دۇكانلارنى قايتۇرۇپ بېرىۋاتقانمىش. بوۋامنىڭ دادىسىدىن قالغان قەشقەر شەھىرىدىكى ھويلىلىق ئۆيىنى قايتۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن ئاشۇ مۆھۈر خەت لازىم بولۇپ قاپتۇ. ھازىرقى مەلۇماتىم بويىچە دېسەم ئۇنىڭ مو خەت دېگىنى مۆھۈر خەت تامغا بېسىلغان خەت دېگەن سۆز ئىكەندۇق خەت تېپىلمىدى داداممۇ ئاناممۇ بىز بالىلارمۇ ھېچبىرىمىز ئۇ خەتلەرنى تۈزۈك ئوقۇيالمىغاچقا تاشلىنىپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن ئىدى سېرىق كىتابلار ھەققىدە بېشىمدىن ئۆتكەننى ئۇنتۇپ كېتىشكە باشلىغان ئىكەنمەن

سېرىق كىتابلار بۇ قېتىم بىزدىكى ساندۇققا ئەمەس، رەسمىي چىقالماس قاماققا بەند قىلىنغان ئىدى. يېقىندا بىرەيلەن ماڭا ۋەتەندىكىلەرنىڭ بىر ھاۋالىسىنى يەتكۈزدى. ھاۋالىدە مېنىڭ مۇھاجىرەتتە بالىلارغا ئاتالغان يۈرۈشلۈك تارىخىي ھېكايە كىتابىمنىڭ خىتايچە نۇسخىسىنى تەييارلاش ئېيتىلىپتۇ. يا ماقۇل، يا ياق دېيىشنى بىلەلمەي ئولتۇرۇپ كەتتىم. ياق دەي دېسەم، مېنىڭ ۋەتەندە قالغان ئوقۇش يېشىدىكى جىيەنلىرىمنىڭ يازغانلىرىمنى ئوقۇيالمايدىغانلىقى كۈندەك روشەن ئىدى. تېخى بىر قانچە ئاي بۇرۇن ئۈرۈمچىدىكى خىتايچە ياتاقلىق مەكتەپتە ئىككى يىل تۇرۇپ ئانا تىلىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ كەتكەن ئىككى بالىنى تۈركىيەدە ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈپ كەلگەن ئىدىم. ماقۇل دەي دېسەم ماڭا تەكرارلىنىۋاتقان پاجىئەنى قوبۇل قىلىش تەس كېلىۋاتاتتى. ماڭا خۇددى ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ بۇندىن ئوتتۇز نەچچە يىل بۇرۇن باشتىن كەچۈرگەن يېزىق ماجىراسى كۆز ئالدىمدا تېخىمۇ پاجىئەلىك شەكىلدە يۈز بېرىش ئالدىدا تۇرغاندەك قىلاتتى.